ການສົ່ງນ້ຳມັນກາຊວນແລະແອັດຊັງໄປຍັງເຂດກາຊາເກືອບວ່າໄດ້ຢຸດສະງັກລົງໃນປີກາຍນີ້ ແລະ ສິ່ງທີ່ຮ້າຍແຮງໄປກວ່ານັ້ນກໍແມ່ນວ່າ ທັງໝົດຂອງຂົງເຂດດັ່ງກ່າວໄດ້ປະສົບກັບຄວາມຫຍຸ້ງຍາກຂາດແ ຄນໄຟຟ້າມາປີກວ່າແລ້ວ ບັນຫາທັງຫຼາຍທັງປວງນີ້ໄດ້ນຳພາພວກນັກສຶກສາວິສະວະກຳ 2 ຄົນໃນຂົງເຂດດັ່ງກ່າວ ໄປສູ່ການສ້າງລົດທີ່ແລ່ນດ້ວຍພະລັງງານແສງອາທິດຂຶ້ນມາ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟ ໄຮ້ຄວາມຈຳເປັນ ເຊິ່ງວັນນະສອນຈະນຳເອົາລາຍລະອຽດຈາກລາຍງານຂອງ Kevin Enix ນັກຂ່າວຂອງ VOA ມາສະເໜີທ່ານໃນອັນດັບຕໍ່ໄປ ດ້ວຍນ້ຳມັນເຊື້ອໄຟແລະພະລັງງານທີ່ເກືອບວ່າມີໜ້ອຍຢູ່ຕະຫຼອດນີ້ ການ ຂັບເຄື່ອນດ້ວຍຍວດຍານພາຫະນະໃນແຫຼມກາຊາ ຈຶ່ງຫຍຸ້ງຍາກລຳບາກ ທັງລາຄາແພງ ແລະ ບາງມື້ແມ່ນເກືອບວ່າເປັນໄປບໍ່ໄດ້ຊ້ຳ ການທີ່ຈະແກ້ໄຂບັນຫາທີ່ວ່ານີ້ ນັກສຶກສາວິສະວະກຳທີ່ມະຫາວິທະຍາໄ ລ Al Azhar ໄດ້ຫັນໜ້າເຂົ້າສູ່ພະລັງງານທີ່ສະອາດ ເປັນພະລັງງານທີ່ບໍ່ອຶດບໍ່ຢາກ We decided to depend on a power that God gave us, which is renewable, alternative and clean. ທ້າວຄາລິດ ບາດາວິລ ນັກສຶກສາວິສະວະກຳກ່າວວ່າ ພວກເຮົາຕັດສິນໃຈທີ່ຈະເພິ່ງພາພະລັງງານທີ່ພະເຈົ້າປະທານໃຫ້ພວກເຮົາມາ ເປັນພະລັງງານທີ່ທົດແທນໄດ້ ເປັນພະລັງງານທາງເລືອກ ແລະ ພະລັ ງງານທີ່ສະອາດ ເພາະສະນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງຕັດສິນໃຈສ້າງລົດທີ່ໃຊ້ພະລັງງານແສງອາທິດ ມັນແມ່ນບາດກ້າວອັນໃຫຍ່ຫຼວງ ກໍເພາະວ່າສ່ວນໃຫຍ່ໃນເຂດກາຊາແມ່ນໃຊ້ພະລັງງານທາງເລືອກ

ຈັກຂອງ Direct Current ຍັງບໍ່ທັນມີໃຫ້ໃຊ້ໃນເມືອງຂອງພວກເຮົາ ແລະ ບໍ່ເປັນຈັ່ງບຸນ ບໍ່ມີຜູ້ໃດຮູ້ຈັກເຮັດມັນ ບໍ່ມີຜູ້ໃດຮູ້ຈັກປະດິດມັນຂຶ້ນມາໃນບ້ານເມືອງຂອງພວກເຮົາ ເພາະສະນັ້ນພວກເຮົາຈຶ່ງຈະນຳເອົາເຄື່ອງຈັ ກເຂົ້າມາ ແລະ ຈັດການປັບປຸງແກ້ໄຂ ແລະ ການປ່ຽນແປງຫຼາຍຢ່າງ ເຊິ່ງຈະບໍ່ແມ່ນເລື່ອງງ່າຍເລີຍ ລົດທີ່ວ່ານີ້ໃຊ້ງົບປະມານ 1,500 ໂດລາສະຫະລັດເທົ່ານັ້ນໃນການສ້າງມັນຂຶ້ນມາ ແລະ ໃນຂະນະທີ່ຄວາມໄວ ຂອງລົດສູງສຸດນີ້ແມ່ນມີແຕ່ 30 ກິໂລແມັດຕໍ່ຊົ່ວໂມງ ແຕ່ອາຈານສອນຂອງພວກເຂົາເຈົ້າຈຶ່ງກ່າວວ່າ ລົດທີ່ວ່ານີ້ເປັນຈຸດເລີ່ມຕົ້ນຂອງການແກ້ໄຂບັນຫາ

ການທີ່ສ້າງລົດດັ່ງກ່າວນີ້ຂຶ້ນມາ ແມ່ນພວກເຮົາຕ້ອງການທີ່ຈະແນະນຳໃຫ້ເຫັນຕົວແບບ ຄືບັນດາມະຫາວິທະຍາໄລຫຼາຍແຫ່ງໃນຢູໂຣບໄດ້ເຮັດໄວ້ ພວກເຮົາຕ້ອງການຢາກຈະກະຈາຍຄວາມຮູ້ ສ້າງຄວາ ມເຂົ້າໃຈ ແລະ ປະເພນີທີ່ນຳໃຊ້ພະລັງງານແສງອາທິດ ໂດຍຜ່ານໂຄງການພວກນີ້ ລົດທີ່ກ່າວມານີ້ ແມ່ນເປັນພຽງຕົວຢ່າງເທົ່ານັ້ນ ແຕ່ວ່າ ພວກນັກສຶກສາເຫຼົ່ານີ້ຫວັງວ່າ ພວກຜູ້ອຸປະຖຳເຂົາເຈົ້າ ອາດຈະຊ່ ອຍພວກເຂົາເຈົ້າໄດ້ ໃຫ້ໄປສູ່ການສ້າງເປັນອຸດສາຫະກຳຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍ ມື້ ມື້ໃດມື້ໜຶ່ງ ໃຫ້ໄປສູ່ການສ້າງເປັນອຸດສາຫະກຳ ຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍມື້ໃດມື້ໜຶ່ງ ວັນນະສອນ ແກ້ວດາຣາ VOA